ປະເທດອົດສະຕຣາລີກຳລັງສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ ວຽກເຮັດງານທຳທຸກຊະນິດ ແລະ ທຸກຮູບແບບໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີກຳລັງຫາຍໄປປານເຫຼົ້າ 90 ຕາກແດດ ນີ້ແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເ ພພັງ ຈາກຫຼາຍຫົນຫຼາຍແຫ່ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຝັ່ງທະເລພາກເໜືອຂອງລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄືອ່າວ Coffs Harbour ແລະ Grafton ໃນສອງເຂດນີ້ ວຽກເຮັດງານທຳເຖິງ 11 ເປີເ ຊັນສູນເສຍໄປໝົດແລ້ວ ນີ້ກໍພາໃຫ້ຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວມີເກືອບເຖິງ 6 ເປີເຊັນແລ້ວ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ສຸດ ແມ່ນວຽກເຮັດງານທຳຂອງຊາວໜຸ່ມທັງຫຼາຍ Harry Barry ເປັນຜູ້ດຳເນີນ ຮ້ານດື່ມສຸລາພັບ 6 ແຫ່ງໃນອ່າວ Coffs Harbour ແລະ ເຂດອ້ອມແອ້ມ ກິດຈະການທັງ 6 ນັ້ນເພິ່ງພາອາໄສການທ່ອງທ່ຽວ ຂະແໜງການຫຼິ້ນ ການມ່ວນຊື່ນ ແລະ ອາຫານ ເມື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະແທກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໜ້ ອຍຜູ້ໜ້ອຍຄົນທີ່ເປັນພະນັກງານຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເບ້ຍ JobKeeper ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງຖືກເອົາອອກວຽກ JobKeeper ແມ່ນເບ້ຍຂອງລັດຖະບານເພື່ອຊົດຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຄົນຕົກວຽກຕົກການຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທ່ານ Barry ທີ່ເປັນຜູ້ດຳເນີນຮ້ ານດື່ມສຸລາຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນເວົ້າວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງ ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກປະສົບການອີກ ມັນຮ້າຍກາດ ໃຫ້ໄປບອກຄົນ 110 ຄົນວ່າທ່ານບໍ່ມີວຽກໃດໆໃຫ້ເຮັດໃນປະຈຸບັນນີ້ເບິ່ງ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ທຸລະ ກິດຂອງທ່ານຍັງດຳເນີນໄປໄດ້ຢູ່ ແຕ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດລົງ ເກືອບສາມສ່ວນສີ່ຂອງທຸລະກິດໃນຂົງເຂດ Coffs Harbour ແລະ Grafton ຮ້ອງຂໍເອົາເບ້ຍ JobKeeper ທ່ານ Martin Wells ປະທານຂອງການຄ້າໃນຂົງເຂດ Coffs Harbour ເວົ້າວ່າ ເບ້ຍ JobKeeper ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງໜຶ່ງສ່ວນສິບຂອງຄົນທັງຫຼາຍສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນໄລຍະ Lockdown ແຕ່ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ກະທັ້ງທີ່ມີຄວາມຍາກຊານັ້ນກໍຕາມ ມັນມີບາງຫົນແຫ່ງຟື້ນດີຂຶ້ນ JobKeeper ແມ່ນເງິນຂອງລັ ດຖະບານ Australia ມອບໃຫ້ນາຍຈ້າງໄປເສຍຄ່າແຮງງານຂອງລູກຈ້າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຈ້າງຕົກວຽກຕົກການໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Raw Food Hub ເປັນອົງການທີ່ນຳເອົາຜົນລະປູກຕ່າງໆຂອງຊາວກະສິກຳໄ ປໃຫ້ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍກົງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໂດຍມີລູກຈ້າງ 4 ຄົນ ແຕ່ບັດນີ້ມີ 12 ຄົນແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 24 ຄົນພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ທ່ານ George Allen ບິດາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວເລົ່າ ສູ່ຟັງວ່າ ມັນແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານອັນໃຫຍ່ໂຕກວ່ານັ້ນ Zane Morrison ນັກຮຽນປີທີ 10 ກໍເປັນຄົນທີ່ຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຂຶ້ນ ເວົ້າວ່າ ຕົນເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມປະສົບການຢູ່ໃນຮ້ານແປງລົດຂອງພໍ່ຂອງ ຕົນ ແລະ ເຮັດວຽກແບບບໍ່ເຕັມເວລາ part time ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າດ້ວຍ ການກະທຳນັ້ນເປັນສິ່ງສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນຂົງເຂດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳຂອງຊາວໜຸ່ມ ແນວທາງດັ່ງນັ້ນເປັນກ ານຊົດຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ວ່າງງານ ທີ່ມີເຖິງປະມານ 24 ເປີເຊັນ Dion Cort ທີ່ເປັນຜູ້ແນະນຳວິຊາຊີບໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Coffs Harbour High School ເວົ້າວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຖືກຢຸດຢັ້ງໄວ້ໂດຍໂຄວິ ດ-19 ກະທັ້ງທີ່ຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຕ່າງໆ ເລີ່ມຕ່າວຫວນຄືນສູ່ຝັ່ງທະເລອ່າວ Coffs Harbour ກໍຕາມ ແມ່ນວ່າທ່ານ Barry ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Pub 6 ແຫ່ງນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອພາຍຫຼັງການຄ້ຳຈູນຊົ່ວຄາວຂອງລັດຖະບານ Australia ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ແລະ ຫ້ອງການການຄ້າຂອງຂົງເຂດ Coffs Harbour ແລະ Grafton ໃນລັດ New South Wales ປະເທດ Australia ບອກເຕືອນທຸລະກິດຕ່າງໆວ່າ ຈົ່ງຢ່າໄດ້ຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຫຼາຍ ກວ່າຄວາມສາມາດ